ໃນໂຮງຮຽນມີຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ຄູເພິ່ນສ້າງສອນໃຫ້ເຮົາດີ ສອນວິທີໜັງສືແລະເລກ ນັບເປັນເອກຄວາມຮູ້ຫຼາຍອັນ ຄ່ອຍຂະຫຍັນໄປຮຽນບໍ່ຂາດ ໃຜປະໝາດບໍ່ຮູ້ໜັງສື ຄົນນັ້ນຄືກັບຄົນຕາບອດ ຕາບໍ່ສອດ